ການຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ປະເທດໃໝ່ ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາໂອກາດອັນໃໝ່ ອາດເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ສຳລັບຊາວອົບພະຍົບແລ້ວ ການຫຼົບໜີຈາກປະເທດມາ ແລະການພັ ດພາກຈາກຄົນຮັກຄົນແພງມາຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ໃນດິນແດນທີ່ບໍ່ລຶ້ງແກ່ນ ກໍອາດເປັນເລື່ອງລຳບາກຢູ່ ຢູ່ໃນເມືອງ Clarkston ລັດ Georgia ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງພວມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໆຈັງໆ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃຫ້ແ ກ່ພວກອົບພະຍົບເຂົ້າສູ່ຊີວິດໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ເອມຣອນ ເຈດູນ ນັກຂ່າວປະຈຳ VOA ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ເມືອງ Clarkston ລັດ Georgia ເປັນບ້ານເຮືອນຂ ອງພວກມາຢູ່ອາໄສຈາກຫຼາຍກວ່າ 40 ປະເທດ ທີ່ປາກເວົ້າປະມານ 60 ພາສາດ້ວຍກັນ ຂົງເຂດນ້ອຍໆທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 2.7 ກິໂລແມັດມົນທົນ ມັກຈະເວົ້າກັນວ່າເປັນເມືອງນ້ອຍທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນອາເມຣິ ກາ ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງນີ້ແມ່ນ Kitty Murray ເປັນເຈົ້າຂອງ ແຕ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຮ້ານກາເຟທຳມະດາ ມັນຮັບໃຊ້ສັງຄົມຕາມທີ່ຕ້ອງການ ນອກຈາກບໍລິການແຕ່ກາເຟຊື່ໆ ມັນຮັບເອົາແຕ່ພວກອົບພະ ຍົບມາເປັນຄົນງານ ນາງ Murray ເວົ້າວ່າ ລາວຢາກທັບມ້າງແນວຄິດທາງລົບທີ່ມີຕໍ່ຊາວອົບພະຍົບ ເຊິ່ງນາງເວົ້າວ່າ The way the world looks at refugees is more negative ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເວລາໂລກແນມເບິ່ງພວກອົບພະຍົບ ເຂົາເຈົ້າ ຈະແນມ ເຫັນແຕ່ແນວບໍ່ດີ ຄືວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະມາຂູດມາແຫ້ນ ຫຼືເປັນພວກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າອັນນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຮ້ານກາເຟອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວຈະບໍລິການໂຄງການອົບຮົມ 1 ປີ ບ່ອ ນທີ່ພວກລູກຈ້າງຈະໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະຄວາມຮູ້ພື້ນຖານອື່ນໆ ນາງໂຊມຢາ ມັກຊູດີ ແມ່ນຄົນຊົງກາເຟຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ໃນຮ້ານນີ້ ລາວເວົ້າວ່າ ລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາພົບພໍ້ບ້ານເຮືອນທີ່ຢູ່ ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເຮືອນເກົ່າ ເຊິ່ງນາງເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໃຝ່ຝັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ ຮຽນອ່ານ ຮຽນຂຽນ ຮູ້ວ າງແຜນສຳລັບອະນາຄົດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເປັນຄົນຫຼົງທີບຢູ່ນີ້ ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊູມາຢາ ມາກ ອານອາມາສ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານກາເຟອົບພະຍົບນີ້ ເປັນຄົນຊົງກາເຟຄືກັນ ຫຼັງຈາກ ໜຶ່ງປີແລ້ວ ລາວກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ນຳພາລາວໄປສູ່ການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສົ່ງອາຫານ

ທຳອິດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫັດປາກຫັດເວົ້າພາສາອັງກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຊາຄົມດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທຸລະກິ ດ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນ ປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກຮ້ານກາເຟອົບພະຍົບຈຶ່ງໄດ້ສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ກາຍມາເປັນ ຄອບຄົວດຽວກັນ ເປັນໝູ່ຄູ່ດຽວກັນ ກິດຕີເວົ້າວ່າ ລາວຢາກກໍ່ສ້າງຂົວໄຕ່ລະຫວ່າງພວກອົບພະຍົບກັບປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງຄລາກສຕັນ ປະຊາຄົມທີ່ພວມເຕີບໂຕຂຶ້ນທຸກມື້ ເວລາພວກອົບພະຍົບນັບມື້ນັ ບຫຼາຍຂຶ້ນພາກັນຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ກິດຕີ ເມີເຣ ເຈົ້າຂອງຮ້ານກາເຟອົບພະຍົບເວົ້າວ່າ We decided we wanted to go deep rather than wide and we wanted to invest in people ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຮົາຢາກລົງເລິກແທນທີ່ຈະຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປ ແລະ ພວກເຮົາຢາກລົງທຶນໃນໝູ່ພວກຜູ້ຄົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຄື ພວກເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ກັບປະຊາຄົມອົບພະຍົບ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະມັນຫັ້ນເທົ່ານັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ພວກ ເຮົາທັງໝົດແມ່ນປະກອບສ່ວນໃນພາລະກິດນີ້ນຳກັນ ແລະ ໃນການແນມໄປເບິ່ງຊີວິດຂອງພວກອົບພະຍົບເຫຼົ່ານີ້ບາງຄົນ ແລະ ເລື່ອງຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ກິດຕີແມ່ນໄດ້ປະກອບ ພາລະກິດຂອງລາວຢ່າງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA